ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ
ການປະທ້ວງເອົາປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເສລີພາບໃນຮົງກົງ ຍັງຟົດຟື້ນຢູ່ຕໍ່ໄປ ກະທັ້ງທີ່ມີການນາບຂູ່ຈາກໂຄວິດ-19 ລັດຖະບານຮົງກົງ ແລະ ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຈີນກໍຕາມແຕ່ ໃນຫ ວ່າງວັນທີ 10 ແລ້ວນີ້ ຄົນຮົງກົງນັບເປັນຫຼາຍໆຫົວຮ້ອຍຄົນ ເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມກັນຂຶ້ນໃນຮົງກົງ ເພື່ອລະນຶກເຖິງການທີ່ຄົນຮົງກົງເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງເອົາເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕຂຶ້ນໃນຮົງກົງ ໃນເມື່ອໜຶ່ງປີກ່ ອນນີ້ ແຄຣີ ແລມ ຜູ້ນຳການປົກຄອງຂອງຮົງກົງ ທີ່ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບົ່ງຊີ້ຜູ້ກ່ຽວຂຶ້ນມາ ເວົ້າວ່າ ທຸກຄົນຈຳຕ້ອງຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຄວາມວຸ່ນວາຍສັບສົນ ເມື່ອທີ່ຍານາງດັນໃຫ້ຮົງກົງມີ ຄວາມທ່ຽງທຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ປີໜຶ່ງພາຍຫຼັງທີ່ມີການປະທ້ວງຂຶ້ນໃນຮົງກົງ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງຢ່າງຟົດຟື້ນກ້ອງດັງໄປທົ່ວໂລກນີ້ ແມ່ນວ່າຄົນໃນຮົງກົງລົງຖະໜົນຫົນທາງອີ ກໃໝ່ ປະທ້ວງຂຶ້ນຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ໂດຍບໍ່ຢ້ານບໍ່ກົວໂຄວິດ-19 ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ແລະ ການນາບຂູ່ໃດໆ ນີ້ພາໃຫ້ຕຳຫຼວດຮົງກົງຈັບຜູ້ປະທ້ວງບາງຜູ້ບາງຄົນໄວ້ເປັນຈຳນວນໜຶ່ງ ຜູ້ປະທ້ວງບາງຄົນຂວ າງກັ້ນຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຮ້ອງໂຮຄຳຂວັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຮົງກົງມີເອກະລາດ ທັງກໍຍົກຍໍປ້າຍຕ່າງໆ ທີ່ອັນໜຶ່ງອ່ານວ່າ Young Lives Matter ອັນໝາຍຄວາມວ່າ ຊີວິດຂອງຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍມີຄຸນຄ່າ ຕຳຫຼວດໃນຮົງກົງ ໂດຍມີອາວຸດ ຄົບຕີນຄົບມື ຈັບຜູ້ປະທ້ວງໄວ້ 50 ຄົນ ທັງກໍມີການລາຍງານຂ່າວວ່າ ນັກຂ່າວຄົນໜຶ່ງຖືກຍິງໂດຍຕຳຫຼວດ ໂດຍລູກກະສຸນປືນທີ່ເປັນຢາງ ການປະທ້ວງເດີມໆແມ່ນຍ້ອນທີ່ຄະນະຜູ້ປົກຄອງຮົງກົງ ທີ່ມີ ແຄຣີ ແລມ ເປັ ນຜູ້ນຳພາ ບໍ່ຍອມຍົກຖອນຖິ້ມກົດໝາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຈັບຄົນຮົງກົງໄປປະເຊີນໜ້າກັບນິຕິບັນຍັດໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ການປະທ້ວງນັ້ນມີຢູ່ສະເໝີມາຕະຫຼອດມາ ທີ່ໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວຮຸນແຮ ງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຮົງກົງບໍ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນ

In light of the global economic recession due to the COVID-19 pandemic more than ever we need a stable environment ຮົງກົງຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງທ່ຽງທຸ່ນ ແຄຣີ ແລມ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮົງກົງ ຈົ່ງສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສາທາລະນະລັດປະ ຊາຊົນຈີນ ທີ່ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບັນຍັດອອກມາ ຮົງກົງແມ່ນເຂດແດນໜຶ່ງຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຕ່ກ່ອນທີ່ປະເທດອັງກິດມອບຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊ າຊົນຈີນ ມີຢູ່ວ່າ ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ລັດຖະບານອັງກິດຕົກລົງເປັນເອກະສັນກັນ ໂດຍມີສະຫະປະຊາຊາດຮັບຮູ້ນຳ ຮັບຮູ້ເອົາ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ປະເທດດຽວ ສອງລະບົບການປົກຄອງ ໃ ນສັນຍານີ້ ຮົງກົງມີສິດປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ເຖິງ 50 ປີ ຈົນຮອດປີ 2047 ແຕ່ບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນພະຍາຍາມໂດຍນານາວິທີການເພື່ອໂມຄະສັນຍາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນ ຄົງແຫ່ງຊາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ ມັນມີຈຸດປະສົງແກ້ໄຂເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄົງພື້ນ ການໂຄ່ນລົ້ມພັກລັດ